Welcome to the Voice of America's News Words. Here's a story about Apple's new iPhone 6 and how it works for purchases.
Secure. With the iPhone 6 NFC or Near Field Communication Chip, iPhone users will be able to make secure payments at hundreds of stores by simply waving their phones.

ດ້ວຍ Microchip Technology ໄຮ້ສາຍໄລຍະໃກ້ ຫຼື NFC ຂອງໂທລະສັບມືຖື iPhone 6 ບັນດາຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ iPhone ຈະສາມາດທຳການຊື້ສິ່ງຂອງຢ່າງປອດໄພຢູ່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ໂດຍມີແຕ່ຍົກໂທລະສັບເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນມາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການສຳຫຼວດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອາເມລິກັນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເພື່ອທຳການຊື້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ Secure means something is free from harm or danger.
Secure ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງແມ່ນປອດໄພຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ອັນຕະລາຍ Apple says people can make secure purchases with its new phone.
ບໍລິສັດ Apple ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນສາມາດທຳການຊື້ສິ່ງຂອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພກັບໂທລະສັບລຸ້ນໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ